ອາຫານຫຼັກຂອງຄົນລາວເຮົາກໍຄືເຂົ້າ ພວກເຮົາກິນເຂົ້າກັບອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ເຂົ້າມີຫຼາຍປະເພດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂົ້າຈ້າວ ເຂົ້າໜຽວ ເຂົ້າກ່ຳ ຫຼື ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ລະປະເທດກິນເຂົ້າປ ະເພດຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຄົນລາວເຮົາຈະນິຍົມກິນເຂົ້າໜຽວ ເຂົ້າໜຽວເປັນເອກະລັກຂອງຄົນລາວເຮົາ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍມີຢູ່ວ່າ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າ ເຂົ້າປະເພດໃດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍແນະນຳວ່າ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແລະ ຖ້າທ່ານຢາກຈະຖາມອີກວ່າ ການກິນເຂົ້າໜຽວມີຜົນເສຍອັນໃດບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົນເສຍບໍ່ແມ່ນເມັດເຂົ້າດອກ ແຕ່ວ່າເປັນ ເພາະການສີພຸ້ນ ເມັດເຂົ້າປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ເມັດເຂົ້າ 1 ເມັດປະກອບດ້ວຍເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເມັດສີຂາວຢູ່ໃນເປືອກນັ້ນ ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງນຳກັນເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ເປືອກເຂົ້າປະກອບດ້ວຍເປືອກ ແຂງ ເມື່ອນຳເອົາມາສີ ຫຼື ເອົາມາຕຳ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ແກບ ເຊິ່ງລະບົບການຍ່ອຍອາຫານຂອງຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງແຍກເມັດເຂົ້າກັບແກບນັ້ນອອກຈາກກັນ ສ່ວນເຍື່ອຫຸ້ມເມັດເ ຂົ້ານັ້ນ ເປັນສ່ວນທີ່ມີເສັ້ນໃຍ ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດສູງ ເຍື່ອຫຸ້ມຂອງເມັດເຂົ້າບາງຊະນິດຈະມີສີແດງ ສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີມ່ວງແກ່ ແລ້ວແຕ່ຊະນິດຂອງເຂົ້າເນາະ ພາກສ່ວນຕໍ່ໄປຂອງເຂົ້າກໍຄື ປາຍເມັດເຂົ້າ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນທີ່ຈະງອກອອກ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນຕົ້ນອ່ອນ ປາຍເມັດເຂົ້ານີ້ຈະມີວິຕາມິນ B ວິຕາມິນ C ແລະ ແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາ ຍ ພາກສ່ວນທີ 3 ກໍຄື ເມັດເຂົ້າ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ມີຄາໂບໄຮເດຣດ ຫຼື ແປ້ງເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຈະມີໂປຣຕີນ ໄຂມັນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆໃນປະລິມານໜ້ອຍ ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອໂຮງສີເຂົ້າ ສີເຂົ້າຈົນຂາວ ກໍປ ານກັບວ່າໄດ້ສີເອົາສ່ວນສຳຄັນທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ອອກໄປໝົດ ເປັນຕາເສຍດາຍແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະວ່າຄຸນຄ່າຂອງອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນໄປປົນກັບແກບ ຫຼື ຮຳອ່ອນ ເຊິ່ງຄົນເຮົາເອົາໄປເປັນອ າຫານຂອງສັດ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອເຮົາສີເຂົ້າ ເຮົາບໍ່ຄວນສີເຂົ້າຈົນຂາວ ເພາະວ່າຈະເສຍຄຸນປະໂຫຍດ ສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນປະກອບດ້ວຍສານອາຫານຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຖ້ າເຮົາຂາດສານອາຫານທີ່ກ່າວມານີ້ ກໍເທົ່າກັບວ່າຂາດສານອາຫານທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າຄົນເຮົາເປັນໂລກຈາງ ມຶນຕາມແຂນຕາມຂາ ປວດຕາມຂໍ້ ຜິວບໍ່ງາມເປັນທຳມະຊາດ ເພາະກິນແຕ່ເຂົ້ າຂາວທີ່ສີເອົາສານອາຫານອອກໄປໝົດແລ້ວ ຖ້າເຮົາຢາກໄດ້ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນຈາກເມັດເຂົ້າ ເຮົາຄວນສີເຂົ້າແບບບໍ່ຂັດ ສີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວ່າ ເຮົາຄວນກິນເຂົ້າທີ່ມີສານອ າຫານສູງ ຫຼື ກິນເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ເພາະມີສານອາຫານສູງຄືກັນ ບາງທ່ານອາດຈະຖາມວ່າ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານນັ້ນດີກວ່າເຂົ້າຂາວຫຼືບໍ່ ຂໍຍົກຕົວຢ່າງງ່າຍໆໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າ ເຂົ້າຂາວ 100 ກຣາມ ຈະມີເສັ້ນ ໃຍຢູ່ 0.258 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າເປັນເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານຈະມີເສັ້ນໃຍ 3.454 ກຣາມພຸ້ນ ເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານມີສານອາຫານຫຼາຍກວ່າເຂົ້າຂາວຫ້າເທື່ອ ຖ້າຢາກໄດ້ເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ພຽງພໍ ທ່ານຕ້ອງກິນເຂົ້າຂາ ວໃຫ້ຫຼາຍເປັນຫ້າເທົ່າ ຈຶ່ງຈະເທົ່າກັບການກິນເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານໜຶ່ງເທື່ອ ຖ້າພວກເຮົາກິນແບບນີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບສານອາຫານເຕັມສ່ວນຊ້າເກີນໄປ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນສຳລັບຄົນທີ່ມັກກິນເຂົ້າໜຽວທີ່ຖືກສີຂາວ ກາວໄປເບີດແລ້ວ ຖ້າບໍ່ກິນຜັກຫຼາຍ ເຂົ້າໜຽວທີ່ຂາວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບກະເພາະ ແລະ ຢຶ່ງທ້ອງ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງກິນຜັກໃຫ້ຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ເມື່ອໂຮງສີສີເຂົ້າຈົນຂາວແ ລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າສູນເສຍອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍຊະນິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ວິຕາມິນ B1 B2 B3 B6 ແຄລຊຽມ ຟົສຟໍຣັສ ທອງແດງ ເຫຼັກ ເສັ້ນໃຍອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນ B ໂອ ຈັ່ງແມ່ນຫຼາຍແທ້ນໍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີບາງທ່ານອາດຈະບອກວ່າ ຖ້າຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົາຄວນກິນເຂົ້າທີ່ເພີ່ມສານອາຫານດີບໍ ເຮັດແບບນີ້ກໍຄືກັບວ່າເຮົາກິນອາຫານມືສອງ ຄັນຊັ້ນເປັນຫຍັງເຮົາບໍ່ກິນເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານເລີຍ ບາງທ່ານກໍບ ອກວ່າ ໂຕມອດມັກຈະມາກິນເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານເມື່ອເຮົາປະໄວ້ດົນໆ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕາມບ້ານກໍບໍ່ຂາຍເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ເພາະວ່າບໍ່ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າໂຕມອດສະຫຼ າດ ເພາະມັນຮູ້ວ່າເຂົ້າແບບໃດມີທາດບຳລຸງລ້ຽງຫຼາຍ ໂຕມອດຮູ້ວ່າເຂົ້າຂາວບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມັກກິນ ທາງທີ່ດີກໍຄືເຮົາຄວນຮັກສາເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານ ໂດຍການໃສ່ໃນພາຊະນະທີ່ອາກ າດເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຖ້າໃສ່ຕູ້ເຢັນໄດ້ກໍຍິ່ງດີ ຫຼື ຖ້າຊື້ເຂົ້າທີ່ໃສ່ຖົງ ກໍຄວນປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄວ ຖ້າຫາກທ່ານມີເຂົ້າຢູ່ໃນເລົ້າກໍຍິ່ງດີ ທ່ານກໍສາມາດສີໃຫ້ພໍກິນ ຢ່າເກັບໄວ້ດົນຫຼາຍ ດຽວນີ້ຜູ້ຜະລິດອາຫານຫຼາຍຄົນເອົາໃຈ ໃສ່ລູກຄ້າ ໂດຍການເອົາເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານມາເຮັດເປັນເສັ້ນເຝີ ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ ແລະ ເສັ້ນໝີ່ ແລະ ອີກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານ ແລະ ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບສ ານອາຫານຈາກເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໜຶ້ງເຂົ້າ ຫຼື ຫຸງເຂົ້າຕ້ອງຊາວນ້ຳ ແລ້ວເອົານ້ຳຈາກການຊາວເຂົ້ານັ້ນມາດື່ມ ນັ້ນແຫຼະຄືຄຸນຄ່າທາງດ້ານອ າຫານ ເອົາລະ ສຳລັບມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໝົດລົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ
ທ່ານເຊີນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາ ສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖາ ນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແລະມື້ນີ້ເຮົາກໍມາພ້ອມກັບຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ໃນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຄືກັບທຸກໆມື້ນັ້ນແຫຼະ ຄືຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະປະຕິເ ສດດອກເນາະວ່າ ທາງຫຼວງຫຼືທາງດ່ວນນັ້ນ ເມື່ອເກີດອຸປະຕິເຫດແຕ່ລະເທື່ອມັກຈະເປັນອຸປະຕິເຫດທີ່ຮຸນແຮງ ມີຄົນບາດເຈັບແລະຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມັນເປັນທາງແປນ ກວ້າງ ແລະຄົນຂັ ບລົດກໍໃຊ້ຄວາມໄວຢ່າງສູງ ແຕ່ວ່າກົງກັນຂ້າມກັບຫົນທາງທີ່ຄັບແຄບແລະມີຂຸມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຊ້າໆລົງ ແລະອຸປະຕິເຫດກໍໜ້ອຍກວ່າຫົນທາງກວ້າງ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາປຽບທຽບກັບເສັ້ນທາງແ ຫ່ງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າທ່ານຢາກຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງໃດລະ ລະຫວ່າງສອງເສັ້ນທາງນີ້ ທາງກວ້າງ ແລະ ແປນທີ່ນຳທ່ານໄປສູ່ບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ທາງແຄບທີ່ນຳເຮົາໄປສູ່ບັນຫາໜ້ ອຍກວ່າ ທາງກວ້າງນີ້ຄືກັບຫົນທາງທີ່ນຳຄົນໄປສູ່ສະຫວັນ ຫົນທາງກວ້າງ ຫຼື ປະຕູກວ້າງນັ້ນ ຄືທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຄວາມເຮຮາ ແລະ ການກິນ ດື່ມ ແລະ ເຮັດຕາມໃຈມັກ ສ່ວນຫົນທາງແຄບ ປະຕູແຄບ ຄືຊີວິດທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍຕົວໄປຕາມໃຈມັກຂອງຕົນເອງ ເບິ່ງແລ້ວຄືບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ທ້າຍສຸດຊີວິດກໍພົບກັບຄວາມສຸກນັ້ນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຈົ່ງ ເຂົ້າໄປທາງປະຕູຄັບແຄບ ເພາະປະຕູໄປນະຮົກກໍກວ້າງຂວາງ ແລະ ທາງທີ່ນຳໄປສູ່ທີ່ນັ້ນກໍງ່າຍ ແລະ ຄົນທີ່ເດີນໄປຕາມທາງນີ້ກໍມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ປະຕູທີ່ນຳໄປສູ່ຊີວິດກໍຄັບແຄບ ແລະ ທາງທີ່ນຳໄປສູ່ທີ່ນັ້ ນກໍຍາກ ແລະ ຄົນທີ່ພົບທາງນີ້ກໍມີໜ້ອຍ ຄຳທີ່ວ່າປະຕູຄັບແຄບທີ່ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ໝາຍເຖິງປະຕູສະຫວັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປະຕູນ້ອຍ ຄົນເຂົ້າຫຼາຍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງໝາຍເ ຖິງປະຕູນ້ອຍ ມີພຽງປະຕູດຽວ ຄືຜ່ານພຣະເຢຊູເອງ ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເລືອກໄປທາງນີ້ ການເລືອກເປັນຄົນດີຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນເປັນການຍາກກວ່າການທີ່ເຮົາປ່ອຍຕົວໄປຕາມກະແສໂລກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຄົນເຮົ າບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ ທຸກຍາກ ຫຼື ຮັ່ງມີ ທຸກຄົນມີທາງເລືອກຂອງຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນຊ້າຍກໍແມ່ນຂວາ ບໍ່ດີກໍແມ່ນຊົ່ວ ໃນສຸພາສິດຂອງກະສັດຊາໂລໂມນໄດ້ບອກວ່າ ກະສັດຜູ້ນີ້ມີສະຕິປັນຍາເໜືອຄົນທັງ ໂລກໃນສະໄໝບູຮານ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ມີທາງໜຶ່ງຊຶ່ງຄົນເຮົາຄິດວ່າມັນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຈຸດຈົບຂອງທາງເຫຼົ່ານີ້ຄືທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍຄິດເຂົ້າຂ້າງຂອງຕົນເອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າເຄີຍເວົ້າກັບຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຂົາມັກສູບຢາ ນ້ຳໜັກເກືອບ 100 ກິໂລ ເຂົາທັງເປັນຄົນຕຸ້ຍ ແລະ ບໍ່ລະວັງໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນລຶ້ງແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ແລະ ອີກ ບໍ່ດົນເພາະການທີ່ເຂົາບໍ່ຫ່ວງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເພື່ອນຄົນນັ້ນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປເພາະເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າ ແລະ ໜ້າເສຍດາຍຊີວິດທີ່ໜ້າຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອສັງຄົມ ແຕ່ ເພາະເຂົາຄົນນັ້ນເລືອກເສັ້ນທາງຊີວິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ຄົນປະເພດນີ້ກໍມີຫຼາຍໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຫັນມາເຮັດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງກັນເຖາ ະ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທີ່ດີກວ່ານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ພວກເຮົາມີທາງສອງແຍກໃຫ້ເລືອກ ຄືທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ພົບແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານ ຂ້າພ ະເຈົ້າຢາກຈະຂໍແນະນຳນັກສຶກສາ ເຍົາວະຊົນວ່າ ເຮົາຈະປຸກເຮືອນໃຫ້ຢູ່ມື້ດຽວກໍໄດ້ ການປຸກຕູບມັນກໍເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ແຕ່ວ່າມັນຈະຢູ່ໄດ້ຈັກມື້ ກົງກັນຂ້າມກັບການສ້າງຕຶກອາຄານ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕອກເສົາເຂັມ ເອົາດິນຈີ່ມາກໍ່ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ມັນກໍຍາກ ແລະ ກໍເສຍເງິນຫຼາຍໃນການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ເມື່ອມັນສຳເລັດແລ້ວ ເຮົາກໍສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ ອາດຈົນຮອດເຊັ່ນລູກເ ຊັ່ນຫຼານຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້ ການທີ່ເຮົາຮຽນໜັງສືກໍຄືກັນ ຖ້າເຮົາເລືອກຮຽນແບບບໍ່ສູງ ແລະ ກໍຈົບງ່າຍໆ ຫາວຽກເຮັດງ່າຍໆ ແລະ ລາຍໄດ້ກໍນ້ອຍໆ ຖ້າເຮົາເຮັດແບບນີ້ ຊີວິດຂອງເຮົາ ຈະປະສົບກັບຄວາມ ທຸກຍາກເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ດຸໝັ່ນ ຕ້ອງທົນທຸກລຳບາກ ແຕ່ວ່າໃນປາຍທາງຄືຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ ທາງສອງເສັ້ນມັນແຕກຕ່າງກັນບ່ອນທີ່ວ່າ ທາງສັ້ນກັບທາງຍາວ ຄົນທີ່ເລືອກ ທາງສັ້ນກໍຄືຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ມີຄ່າ ຕົວຢ່າງກໍຄືການດື່ມເຫຼົ້າ ການສູບຢາ ໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ ສຸດທ້າຍສຸຂະພາບເຊື່ອມລົງ ເປັນເຫດໃຫ້ມີອາຍຸສັ້ນ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ຄິດເດີນທາງອີກຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້ າ ຄວນເລືອກໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ກໍດີກວ່າ ປາຍທາງຂອງເຂົາບໍ່ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂລກທີ່ບໍ່ຄວນເປັນ ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ແລະ ຍືນຍາວ ທາງສອງເສັ້ນ ທາງກວ້າງ ແລະ ທາງແຄບ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີລະບຽບວິ ໄນຂອງຊີວິດ ການເຮັດອັນໃດກໍຕາມ ຖ້າບໍ່ມີວິໄນກໍຍາກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເຊັ່ນ ນັກຮຽນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນດ້ານວິຊາການຕ່າງປະເທດບອກວ່າ ການທີ່ເຂົາຮຽນເກັ່ງເພາະເຂົາມີວິໄນໃນການຮຽນ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສິ່ງເສບຕິດ ມີວິໄນໃນການປະພຶດຕົນ ຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຮັກວິໄນກໍຮັກຄວາມຮູ້ ຂໍ້ຄວາມນີ້ເປັນຄວາມຈິງພີ່ນ້ອງ ອີກປະການໜຶ່ງ ທາງກວ້ າງ ແລະ ທາງແຄບກໍຄື ຄວາມເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄິດ ການສ້າງຮາກຖານຊີວິດບໍ່ມີທາງລັດເດີພີ່ນ້ອງເອີຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນສ້າງຮາກຖານຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີເພື່ອອະນາຄົດຂ້າ ງໜ້າ ໂດຍການເຮັດໃນທາງນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເລືອກເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງຊີວິດ ແລະ ມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເລືອກທາງຜິດ ເຊິ່ງເລືອກທາງທີ່ຫາເງິນງ່າຍ ໂດຍການຂາຍຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງຄວາມຈິບຫາຍ ເສັ້ນທາງແບບນີ້ເປັນການທຳລາຍປະເທດຊາດ ທຳລາຍຄົນອື່ນ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄືການທຳລາຍອະນາຄົດ ແລະ ຊີວິດຂອງຕົນເອ ງ ຂໍໃຫ້ເຮົາຈື່ໄວ້ວ່າ ການເຮັດຊົ່ວນັ້ນບໍ່ມີວັນທີ່ຈະນຳເຮົາໄປສູ່ຊີວິດອັນສຸກສະບາຍຕະຫຼອດໄປ ແນ່ນອນມື້ໜຶ່ງຜົນບໍ່ດີມັນຈະມາຫາເຮົາຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ມັນຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າມັນຈະມາຊ້າຫຼືໄວເທົ່ານັ້ນເອງ ການທີ່ເຮັດດີເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ແຕ່ການທີ່ເຮັດຊົ່ວເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຊົ່ວເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບເຮົາຫຼາຍ ຂໍໃຫ້ເຮົາເລືອກທາງແຄບ ເຖິງແ ມ່ນວ່າມັນຈະລຳບາກ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຮົາກໍຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມທຸກຍາກພຽງແຕ່ຕອນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຖິງຕອນປາຍແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາ ມາດຍາດເອົາໄປໄດ້ ສ່ວນຄົນທີ່ເລືອກເອົາທາງກວ້າງ ແລະ ປະຕູກວ້າງນັ້ນ ເຂົາມັກຈະເລືອກເດີນທາງໂດຍທາງລັດ ໂດຍບໍ່ເຮັດຕາມກົດເກນຂອງຊີວິດ ແລະ ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ສາມາດໄປເຖິງເປົ້າໝ າຍກໍເປັນໄດ້ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ບາງເທື່ອທາງທີ່ເຮົາຄິດວ່າຖືກຕ້ອງ ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເປັນທາງທີ່ຜິດພາດກໍເປັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນຕຶກຕອງໃຫ້ດີວ່າທາງໃດເປັນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ ແລະ ຕ້ ອງໝັ້ນໃຈວ່າເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາເລືອກນັ້ນເປັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນຳເຮົາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ເວລາຂອງພວກເຮົາມາຮອດບ່ອນນີ້ກໍໄດ້ໝົດລົງອີກ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່າ ນໄປກ່ອນ

ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມລມາກໍໄດ້ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂ ຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ